ງົບປະມານ 2021-2022 ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍທີ່ຈະຖືກເປີດເຜີຍອອກມາໃນມື້ອື່ນນີ້ ວັນອັງຄານທີ 11 ພຶດສະພາ 2021 ຈະເປັນງົບປະມານອັນທີ 2 ທີ່ມີວິກິດໂຄວິດ-19 ປົກກວມ ຄັນບໍ່ວ່າຫໍ່ຫຸ້ມຮັດແໜ້ນ ແຕ່ມັນກໍດີກວ່າເກົ່າ ຢູ່ ເພາະມັນບໍ່ຖືກນາບຂູ່ ເພາະຖ້າຫາກວ່າມັນຖືກນາບຂູ່ ມັນກໍອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ໂຄງການການສັກຢຸກສັກຢາຕ້ານໂຄວິດ-19 ອາດຈະຖືກກະທົບກະເທືອນ ຍ້ອນ ກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ບັນຫາມີເຊັ່ນ ກ່ຽວກັ ບການຂົນສົ່ງ ການຊື້ ການຜະລິດ ຄືການມີຢານັ້ນ ຄວາມລັງເລໃຈທີ່ຈະໄປໃຫ້ສັກຢາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແລະ ອື່ນໆ ລ້ວນແລ້ວທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ສ້າງບັນຫາແກ່ Josh Frydenberg ນາຍຄັງໃຫຍ່ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເຖິງແນວໃດ ກໍຕາມ ມີດີຢູ່ວ່າ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເສດຖະກິດອົດສະຕຣາເລຍຟື້ນຕົວຄືນໄດ້ດີ ແລະ ຢ່າງແຂງກ້າ ແຕ່ມັນກໍມີບາງພາກສ່ວນ ຫຼືວ່າຂະແໜງ ທີ່ອາໄສຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເພື່ອຈະເອົາຕົວລອດໄດ້ ສູນກາງ Manly Dive Centre ໃນ ຊິດນີ ລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ເປັນສະຖານທີ່ແຫ່ງໜຶ່ງຂອງການທ່ອງທ່ຽວເກືອບ 6 ປີມາແລ້ວ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນເຖິງ 14 ເດືອນ

ໃນຄາວນັ້ນ ທຸລະກິດຂອງພວກທ່ານຫາຍໄປຢ່າງແທ້ຈິງ ມັນເປັນພຽງແຕ່ເຫີຍໄປໃນຄືນດຽວ ວ່າຊັ້ນ ທຸລະກິດຂອງທ່ານນັ້ນກໍຖືກເສຍຫາຍໃໝ່ອີກຕື່ມ ການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ມີລັອກດາວຂຶ້ນທີ່ Northern Beaches ເຖິງ 3 ສັບປະດາ ກ່ອນໜ້າຍາມທີ່ສຳຄັນ

ໂດຍທີ່ການສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ຄົນທັງຫຼາຍມີການຊັກຊ້າຕ່າງໆ ແມ່ນວ່າການຈະມີໂຄວິດ-19 ລະບາດຂຶ້ນອີກ ແລະ ອາດຈະມີລັອກດາວຢ່າງກະທັນຫັນຂຶ້ນ ແມ່ນວ່າສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຍັງເປັນເງົ າປົກຄຸມທຸລະກິດໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢູ່ Richard Holden ນັກເສດຖະກິດສາດບອກເຕືອນວ່າ We're 9 to 12 months behind where we should have been with the vaccine rollout uh and that's going to lead to a cost ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນສາມາດເອົາສິ່ງທີ່ດີອອກໄປຈາກການຟື້ນໂຕໃນດ້ານເສດ ຖະກິດໄດ້ ການຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງຂອງ McKell Institute ກະຕວງວ່າຄວາມເສຍຫາຍໃນດ້ານເສດຖະກິດຈະມີຢູ່ຕໍ່ໄປ ການລັອກດາວຢ່າງກະທັນຫັນຖືກຄາດຄະເນວ່າຈະເສຍຫາຍເສດຖະກິດອົດສະຕຣາເລຍເຖິງຫຼາຍກວ່ າ 1,400 ລ້ານໂດລາ ເມື່ອທີ່ການປິດຊາຍແດນສາກົນນານາຊາດຢູ່ຕໍ່ໄປ ກໍຈະກະທົບກະແທກເສຍຫາຍເຖິງ 16,400 ລ້ານໂດລາ ງົບປະມານຂອງສຸດເດືອນຕຸລາປີ 2020 ຖືກເກາະໄວ້ໂດຍການກະຕວງວ່າການສັກຈຸກສັກຢ າວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຢ່າງກວ້າງຂວາງຈະມີຂຶ້ນໃນກາງປີ 2021 ແລະ ຍ້ອນແນວນັ້ນ ມີການນຶກຄິດວ່າຊາຍແດນສາກົນຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີຈະຖືກເປີດຂຶ້ນເປັນຂັ້ນໆພາຍໃນປີ 2021 ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນ 6 ເດືອນ ລັດຖະ ບານອົດສະເຕຣເລຍຮັບຮູ້ວ່າຈຸດປະສົງທັງສອງນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຈະສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ແກ່ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໃຫ້ແລ້ວໝົດພາຍໃນເດືອນຕຸລາ 2021 ໂດຍທີ່ກ ານພະຍາຍາມນີ້ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ Simon Birmingham ລັດຖະມົນຕີການເງິນອົດສະເຕຣເລຍຊີ້ແຈງຕໍ່ Sky News ວ່າ I think I think Australians would be surprised if it if it resumed at the end of this year frankly ບັນຫານັ້ນດັນຄືນຫຼັງແຜນການຕ່າງໆເພື່ອຈະເປີດຊາຍແດນອົດສະເຕຣເລຍ ເພື່ ອການເດີນທາງສາກົນນານາຊາດຈົນກວ່າຮອດປີ 2022 ມັນບໍ່ເປັນເລື່ອງໃໝ່ທີ່ສະຖາບັນການສຶກສາຂັ້ນອຸດົມສຶກສາຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຢາກຮູ້ຢາກຊາບກ່ຽວກັບທີ່ຕະຫຼາດການສຶກສານັກຮຽນນັກສຶ ກສາຕ່າງປະເທດໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຍັງຖືກໂຈະໄວ້ຢູ່

40,000 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ເປັນເງິນທີ່ເຂົ້າໄປໃນເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍ ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍໆກັບນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ນັ້ນຕົກຕ່ຳລົງແລ້ວເຖິງປະມານ 32,000 ລ້ານໂດລາ ໃນສະຖານະການທີ່ພວກເຮົາຕົກຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແລະ ອີກແນວໜຶ່ງແມ່ນຕະຫຼາດການສຶກສານັກຮຽນຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນັ້ນບໍ່ຟື້ນຄືນຢ່າງເຕັມສ່ວນໃດຈັກເທື່ອເທື່ອ

ຢ້ານກົວວ່າພາກເໜືອຂອງປະເທດຊີເຣຍຈະບໍ່ຟື້ນດີຄືນໄດ້ຈັກເທື່ອ SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ